ວີຊາຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີການປ່ຽນແປງແລ້ວສຳລັບນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ຊຸມຊົນການສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຊົມຊື່ນດີໃຈນຳທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລ ຍມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບວີຊານັກຮຽນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊົດຊ່ວຍອຸດສາຫະກຳການສຶກສາອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມກະທົບກະເທືອນຈາກການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບການເດີນທາງທີ່ມີຢູ່ຍ້ອນໂຄວິດ -19 ແຕ່ຜູ້ຖືກກະທົບກະແທກຕ່າງໆຍັງເຫັນວ່າ ການປ່ຽນແປງນັ້ນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ເພາະຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ຖືກແກ້ໄຂ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີນັກຮຽນຕ່າງປະເທດເຖິງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 135,000 ຄົນ ທີ່ຖືວີຊາ ນັກຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລົບກວນການເດີນທາງຂອງນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ William Otero ທີ່ເປັນຄົນໂຄລອມບຽນ ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຄາຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຍ້ອນທີ່ບິນມາຍັງປະເທດ ອົດສະຕຣາເລຍຜ່ານສະຫະລັດອາເມລິກາ Otero ອາຍຸ 31 ປີ ເປັນຄົນໜຶ່ງຈາກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສື່ສັງຄົມ Social Media ທີ່ໃນສອງສັບປະດາກ່ອນນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຈະໄວ້ການຕ້ອງການໃຫ້ມີວີຊານັກຮຽນ ແລະ ໃຫ້ບໍ່ມີ ການເກັບຄ່າການຂໍຕໍ່ວີຊານັກຮຽນ ຄວາມຕ້ອງການນັ້ນຖືກຮັບຮູ້ໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍປະກາດການປ່ຽນແປງອອກມາແລ້ວ ອັນມີດ້ວຍເລີ່ມຂຶ້ນໃໝ່ການໃຫ້ວີຊ ານັກຮຽນນານາຊາດ ລົບລ້າງຄ່າທຳນຽມການຕໍ່ວີຊານັກຮຽນຄື 620 ໂດລາ ເມື່ອທີ່ການຮຽນໂດຍທາງອອນລາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈະຖືກນັບເຂົ້າໃສ່ວີຊາ Post Studies Work Visa ແລະ Graduate ສຳລັບນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ຮ້ອງຂໍເອົາ Post Studies Work Visa ຈາກຕ່າງປະເທດ ການຕ້ອງມີຜົນການສອບເສັງພາສາອັງກິດໃຫ້ທາງການກໍຖືກຕໍ່ເວລາຍາວອອກໃຫ້ ຍານາງ ເດຊີ ຣາມີເຣ ທີ່ເປັນນັກຮຽນຕ່າງປະເທດເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງວ່າການໃຫ້ເຂົ້າມາ ຍັງອົດສະຕຣາເລຍຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເມື່ອໃດ ແລະ ລະບົບການກ່ຽວກັບການເດີນທາງຈະເປັນແນວໃດ ແຕ່ຍານາງດີໃຈກັບສິ່ງທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍກະທຳອອກມານັ້ນວ່າ ຍານາງຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ລັ ດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍສຳລັບທີ່ໄດ້ໂຕ້ຕອບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນມາແລ້ວຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ຂະແໜງການສຶກສານັກຮຽນຈາກຕ່າງປະເທດເວົ້າວ່າ ການບໍ່ແຂງກະດ້າງຕາຍໂຕເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອົດສະຕຣາເລຍຈະແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນຕະຫຼາດການສຶກສາ Phil Honeywood ທີ່ສະມາຄົມການສຶກສາສາກົນຂອງອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ປະເທດການາດາ ແ ລະ ອັງກິດເປັນປະເທດຫຼັກຂອງການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດການສຶກສາ ເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ປຽບມານານແລ້ວ ແຕ່ພວກທ່ານດີໃຈນຳການປ່ຽນແປງຂະແໜງການສຶກສາທີ່ມີບັນຫາມານານແລ້ວ ແຕ່ມັນມີການຮ ຽກໃຫ້ມີການເຮັດການກະທຳຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມສຳລັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ດຣ. Angela Lehman ທີ່ເປັນນັກວິເຄາະການສຶກສາກໍຮຽກຮ້ອງດັ່ງນັ້ນດ້ວຍວ່າ ການເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່ານັກຮຽນຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢູ່ໃນເວລານີ້ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຊຸມຊົນຍິນດີຕ້ອ ນຮັບເອົາ ແລະ ທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບວິກິດໂຄວິດ-19 ດັ່ງພວກເຮົາ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກໍຊັກຊ້າໄວ້ຢູ່ຕໍ່ໄປ ໂຄງການການທົດລອງອັນສະເພາະອັນໜຶ່ງສຳລັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທ ດທີ່ຈະບິນມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຊາຍແດນຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈະເປີດຄືນໃໝ່ເມື່ອໃດກັນແທ້